ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນກັບບັນດາປະເທດຕ່າງໆຂອງອາຊຽນ ມີຄວາມຜູກພັນກັນຫຼາຍດ້ານຫຼາຍແນວ ຊຶ່ງວ່າໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ອາຊຽນ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ປະຊຸມກັນໃນວາລະໂອກາດການ ສະເຫຼີມສະຫຼອງຄົບຮອບ 30 ປີ ຄວາມສຳພັນຈີນອາຊຽນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານສົມດີ ມີໄຊ ລາຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການປະຊຸມເທື່ອນີ້ກະຜ່ານພົ້ນໄປແລ້ວເນາະ ຫວ່າງວັນທີ 6 ທີ 8 ມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມານີ້ເນາະ ໂດຍທ າງທ່ານທານີ ແສງລັດ ອະທິບໍດີກົມສາລະນິເທດ ແລະ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງໄທ ກະໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ຜົນຂອງກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນ-ຈີນສະໄໝພິເສດ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຊົງຊິ ງ ສາທາລະນະປະຊາຊົນຈີນ ຫວ່າງວັນທີ 6 ເຖິງ 8 ມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມານີ້ເນາະ ວ່າທີ່ປະຊຸມກະໄດ້ຫາລືເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ຄວາມສຳເລັດຂອງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງອາຊຽນ-ຈີນ ຕະຫຼອດໄລຍະ 30 ປີ ໃນທຸ ກມິຕິ ທຸກເລື່ອງ ໂດຍປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນກະຊື່ນຊົມການສະໜັບສະໜູນຂອງຈີນແກ່ອາຊຽນ ໃນການຮັບມືກັບໂຄວິດ-19 ເຊັ່ນວ່າການສະໜັບສະໜູນເງິນຈຳນວນ 1 ລ້ານດອນລາສະຫະລັດ ສົມທົບກອງທຶນ ອາຊຽນເພື່ອຮັບມືກັບໂຄວິດ-19 ແລະ ການສະໜັບສະໜູນວັກຊີນແກ່ປະເທດຕ່າງໆ ລວມເຖິງຈີນກະຍັງເປັນພັນທະມິດພາຍນອກຂອງອາຊຽນປະເທດທຳອິດ ທີ່ໃຫ້ສັນຍາຄວາມຕົກລົງ RCEP ປີ 2021 ລວມເຖິງຮ່ວມຍິນ ດີທີ່ອາຊຽນ ແລະ ຈີນ ເປັນປະເທດຄູ່ຄ້າອັນດັບທີ 1 ຂອງກັນແລະກັນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ທີ່ປະຊຸມກໍຍັງໄດ້ຮ່ວມກັນກຳນົດທິດທາງຄວາມສຳພັນໃນອະນາຄົດ ໂດຍເຫັນພ້ອງສົ່ງເສີມຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງກັນໃນທຸ ກເລື່ອງທຸກມິຕິ ໂດຍສະເພາະການຮັບມືກັບສະຖານະການພາວະສຸກເສີນດ້ານສາທາລະນະສຸກ ການຟື້ນຟູຫຼັງສະຖານະການການລະບາດ ແລະ ການສົ່ງເສີມຄວາມຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະນາທີ່ໝັ້ນຍືນ ໂດ ຍໄດ້ກຳນົດໃຫ້ປີ 2021 ເຖິງ 2022 ເປັນປີແຫ່ງຄວາມຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະນາທີ່ໝັ້ນຍືນອາຊຽນ-ຈີນເນາະ ຟັງສິ່ງທີ່ທ່ານລາຍງານແລ້ວນີ້ນະ ແມ່ນວ່າມັນ ມັນ ມັນ ມັນເປັນສິ່ງທີ່ວ່າຫອມໆດີໆ ມາຈາກຝ່າຍໜຶ່ງຝ່າຍດຽ ວຊັ້ນນະ ທີ່ວ່າເວົ້າເລື່ອງຄວາມຜູກພັນກັນ ຊ່ວຍເຫຼືອກັນຕ່າງໆວ່າຊັ້ນ ມີແຕ່ແນວດີໆ ແຕ່ວ່າໃນເມື່ອທີ່ວ່າມັນເປັນກອງປະຊຸມກັນລະຫວ່າງຈີນ ແລະ ອາຊຽນນີ້ນະ ແນ່ນອນ ອາຊຽນກັບຈີນນີ້ ມັນມີຄວາມເຄືອງ ຝືດກັນບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ຢາກຖາມວ່າອາຊຽນນີ້ ບໍ່ວ່າປະເທດໃດປະເທດໜຶ່ງ ຫຼືວ່າທັງໝົດຮ່ວມກຸ່ມກັນ ໄດ້ເອົາເລື່ອງທີ່ວ່າເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດັກບໍ່ດີ ຍັງແກ້ໄຂບໍ່ໄດ້ ມາເວົ້າມາວ່າກັນໃນກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນ ນີ້ກະມັນຈະມີໃນສ່ວນເລື່ອງຂອງພວກກ່ຽວກັບການ ອ່າ ຮ່ວມກັນໃນການປ້ອງກັນຢາເສບຕິດຕາມລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງພາກລວມເນາະ ແລະ ເລື່ອງຂອງ ເທົ່າທີ່ໄດ້ຕິດຕາມ ກະຊິເປັນເລື່ອງຂອງຜົນກະທົບທີ່ປະ ເທດກັບປະເທດ ອາ ລຸ່ມນ້ຳຂອງພາກລຸ່ມ ທີ່ໃຊ້ນ້ຳຂອງຮ່ວມກັນຕົງນີ້ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກ ຈາກການສ້າງເຂື່ອນຕົງນີ້ເນາະ ການປ່ອຍນ້ຳ ກັກນ້ຳ ຕົງນີ້ເນາະ ອັນ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຮູ້ວ່າ ດັ່ງວ່າເລື່ອງສາທາ ລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ປະກາດເອົາເກືອບທຸກຂົງເຂດໃນທະເລຈີນໃຕ້ ແລະກະສ້າງຖານທັບຕ່າງໆຂຶ້ນໃນທະເລຈີນໃຕ້ ແລະໃນຫວ່າງລ່າສຸດນີ້ແມ່ນວ່າ ໃຊ້ຍົນອັນທັນສະໄໝຝູງໜຶ່ງ ລ່ວງລ້ຳເຂົ້າມາເຂດ ນ້ຳແດນດິນອະທິປະໄຕຂອງປະເທດມາເລເຊຍຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ຖືກຍົກຍໍກັນມາເວົ້າບໍ ເພາະວ່າອາຊຽນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ປະຊຸມກັນໄປຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວ ແຕ່ວ່າຍັງບໍ່ຕົກແຕກກັນ ແລະບັດນີ້ມາປະເຊີນໜ້າກັ ບຈີນ ໜ້າຕໍ່ໜ້າໃນກອງປະຊຸມນີ້ ໄດ້ເອົາເລື່ອງນີ້ມາເວົ້າວ່າບໍ ຫຼືວ່າມັນບໍ່ມີຢູ່ໃນຫົວຂໍ້ຂອງກອງປະຊຸມບໍ ອັນນີ້ເປັນກອງປະຊຸມເພື່ອຄົບຮອບວາລະ 30 ປີ ຄວາມສຳພັນອາຊຽນ-ຈີນເນາະ ຊິເວົ້າກັນໃນສ່ວນເລື່ອ ງຂອງຄວາມສຳພັນ ດ້ານ ດ້ານສາທາລະນະສຸກ ດ້ານເລື່ອງຂອງພວກຄວາມຮ່ວມມືຕ່າງໆ ດ້ານການຄ້າພວກນີ້ເປັນຫຼັກເນາະ ແຕ່ວ່າເລື່ອງຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງ ອາ ຄວາມຂັດ ຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງປະເທດກັນ ເນ່ຍ ອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງກັນເນາະ ແລະ ກ່ຽວ ກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່າ ທ່ານເວົ້າວ່າ ການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັນ ແລະກະມີປະຊຸມ ກັນຄົບຮອບ 30 ປີນີ້ນະ ຂອງການມີຄວາມສຳພັນກັນນີ້ນະ ຄັນເຮົາຊິເບິ່ງແລ້ວ ກ່ຽວກັບ ຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ນີ້ນະ ແມ່ນວ່າບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນອາຊຽນນີ້ກໍຄືວ່າ ບາງປະເທດຊື້ເອົາ ບາງປະເທດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອແຕ່ວ່າໜ້ອຍ ຈາກຈີນນີ້ ກໍເຊັ່ນວ່າຈາກລາວນີ້ໄດ້ຮັບຫຼາຍ ແລະ ອັນນີ້ນີ້ໄດ້ມີ ການຕໍ່ວ່າຕໍ່ຂານ ຫຼືວ່າເວົ້າວ່າ ເປັນຫຍັງບໍ່ໃຫ້ສະເໝີພາບກັນ ປະເທດໃດມີພົນລະເມືອງຫຼາຍ ກະໃຫ້ຫຼາຍຈັ່ງຊີ້ ບໍ່ ບໍ່ມີການເວົ້າວ່າຫຍັງກັນບໍ ອັນນີ້ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງເນາະ ວ່າປະເທດທີ່ຊ່ອຍໜ້ອຍຊ່ອຍຫຼາຍ ປະ ເທດລາວນີ້ເນາະ ກະຖືວ່າເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ທາງການຈີນໄດ້ ໄດ້ຊ່ອຍຫຼາຍທີ່ສຸດ ເທົ່າທີ່ໄດ້ ໄດ້ຕິດຕາມເນາະ ແລະຮອງມາກໍຊິເປັນ ທາງ ທາງກຳປູເຈຍເນາະ ແຕ່ໃນສ່ວນປະເທດໄທເນ່ຍ ສ່ວນໃຫຍ່ຫຼັກໆ ກະຊື້ເອົາເນາະ ແຕ່ວ່າມີສ່ວນຊ່ອຍເຫຼືອມາ ກໍປະມານແສນໂດສຢູ່ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ ອືມ ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວ 100,000 ໂດສ ມາຈາກປະຊາຊົນ 90 ລ້ານນີ້ ຫ້ວຍ ມັນຊ່ຳກັບວ່ານ້ຳຕານເມັດໜຶ່ງຖິ້ມລົງແມ່ນ້ຳຂອງ ວ່າຊັ້ນເທາະ ແຕ່ວ່ າກໍຄືເວົ້າລະ ໄທສ່ວນໃຫຍ່ມັນຊື້ເອົາ ຊື້ບໍ່ ຈາກບ່ອນນັ້ນບ່ອນນີ້ ຈາກຫຼາຍຍີ່ຫໍ້ ແຕ່ຢາກຊາບວ່າ ກ່ຽວກັບໄທນີ້ນະ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ນີ້ ມັນຄືບໜ້າໄປຮອດໃສແລ້ວເນາະ ຕອນນີ້ກໍຖືວ່າ ຄື ບໜ້າໄປຫຼາຍເນາະ ໂດຍສະເພາະຫວ່າງວັນທີ 7 ອາ ມິຖຸນາ ຈົນຮອດຊຸມມື້ນີ້ເນາະ ຕະຫຼອດເດືອນມິຖຸນາເນ່ຍ ວັນທີ 7 ນີ້ກໍຄືວ່າ ປູພົມສີດກັນທຸກຈັງຫວັດທົ່ວປະເທດ ມື້ໜຶ່ງກະສະເລ່ຍກະປະມານ 400,000 ໂດສເນາະ 400,000 ໂດສ ແລະກະຍັງດຳເນີນການ ຕໍ່ ຕໍ່ເນື່ອງ ອາ ຈົນຮອດສິ້ນເດືອນມິຖຸນານີ້ ແລະກະມີເປົ້າໝາຍເນາະ ສິ້ນປີນີ້ກະຊິໃຫ້ໄດ້ປະມານຈັກ 70% ຂອງປະຊາກອນທັງໝົດຂອງປະເທດເນາະ ອືມ ມັນກະດີຢູ່ ແລະຢາວັກຊີນ ກັນໂຄວິດ-19 AstraZeneca ກະຖືກຜະລິດອອກມາໃນປະເທດໄທນີ້ ປະຊາຊົນທັງຫຼາຍບໍ່ເວົ້າແດ່ບໍ